ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 3 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ດັ່ງເດີມຈະມີຂ່າວໆທີ່ເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈ ສາລະຄະດີ ການວິເຄາ ະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ NAIDOC Heal Country ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕ້ານເດລຕາແກ່ຊາວໜຸ່ມໃນອົດສະຕຣາເ ລຍ ເດລຕາສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍມາກມາຍ ເຖິງຂັ້ນຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຜົນໃສ່ມັນ ຍ້ອນ ຄົນໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນສອງເຂັມແລ້ວເປັນໂ ຄວິດ-19 ໃໝ່ ຊິ້ນສ່ວນຂອງຊາກສົບຂອງຄົນອາເມລິກັນທີ່ຫາຍສາບສູນໄປໃນລາວ ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ກອງທັບສະຫະລັດອາເມລິກາແລ້ວ ແລະ ລາວກັບໄທ ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອເປີດຊາຍແດນຕື່ມອີກເພື່ ອການຄ້າ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ທາງການ New South Wales ຈະຕິດຕາມມອງເບິ່ງສະຖານະການສະຖານະພາບໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໆໄປໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ເມື່ອທີ່ New South Wales ຍັງຖືກລັອກດາວຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍກັບການບໍ່ສະເໝີພາບກັນໃນດ້ານຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Andy Murray ມືດັງເທັນນິສກັບບ້ານແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ປະລາໄຊຮອບສາມຢູ່ ທີ່ Wimbledon ຂ່າວທົ່ວໄປ ທາງການຕ່າງໆທັງຫຼາຍຂອງລັດ New South Wales ຢ່າງໃກ້ຊິດຈະຕິດຕາມມອງເບິ່ງສະຖານະພາບສະຖານະການຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໆໄປໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ໂດຍທີ່ຂົງແຂວງຊິດນີຍັງຖືກປິດລັອກດາວ ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ບັດນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກ 31 ຄົນໃນຄືນວັນພະຫັດ ທີ່ຕໍ່ເຂົ້າວັນສຸກແລ້ວນີ້ ແລະ 27 ລາຍມີສາຍພົວພັນກັບກໍລະນີທີ່ຮູ້ກັນວ່າເປັນແລ້ວ ແລະ ລັດຖະບານລັດ New South Wales ກໍບອກເຕືອນວ່າໃນສອງສາມມື້ຂ້ າງໜ້ານີ້ ເປັນມື້ທີ່ຈະຫວຸດຫວິດຫຼາຍ ຍານາງ Kerry Chant ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ບໍ່ຍອມກະຕວງວ່າລັອກດາວນັ້ນຈະຈົບສິ້ນລົງໄປໃນວັນທີ 9 ກໍລະກະດາ 2021 ຫຼືບໍ່

ທີ່ພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງຄົນຂຸດແຮ່ທີ່ຫາກໍກັບຄືນສູ່ລັດ South Australia ຈາກລັດ Northern Territory Steven Marshall ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ South Australia ເວົ້າວ່າ ເດັກຄົນທີສີ່ຄົນໜຶ່ງຂອງຄອບຄົວຂອງຊາຍດັ່ງກ່າວ ບັດນີ້ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດຫົກຄົນຂອ ງຄອບຄົວດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ນຳກັນທັງໝົດນັ້ນ ຖືກຍົກຍ້າຍໄປໄວ້ສະຖານທີ່ອັນສະເພາະໃນ Adelaide

ຍ້ອນຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນທົ່ວອົດສະຕຣາລີ ຮ່ວມດ້ວຍກໍລະນີໃໝ່ 31 ລາຍໃນລັດ New South Wales ທີ່ຖືກປະກາດອອກມາໃນວານນີ້ ກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຂອງ South Australia ນັ້ນ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງຈຳນວນຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖ ານທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ແລະ ການເຕົ້າໂຮມກັນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 10 ຄົນ ຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານການສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ຖືກບອກໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ແນວ ຄິດອັນຕ່ຳຕ້ອຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຄົນໜຶ່ງນາບຂູ່ພະນັກງານຂອງສູນກາງການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຫ່ງໜຶ່ງ Martin Foley ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ Victoria ເ ປີດເຜີຍວ່າ ຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານການສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຄົນໜຶ່ງ ດັນເຂົ້າໄປໃນສູນກາງສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ຄຸ້ມ Cranbourne ຂອງນະຄອນ Melbourne ໃນເຊົ້າວານນີ້ ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານນັ້ນກະທຳການນາບຂູ່ໃສ່ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍແ ພດ ແລະ ຕຳຫຼວດຖືກຮຽກມາຍັງເຫດການດັ່ງກ່າວ ທ່ານ Foley ເຫັນວ່າມີການລາຍງານຍິ່ງຂຶ້ນກ່ຽວກັບການລ່ວງລ້ຳກັນໃນດ້ານວາຈາ ການເວົ້າວ່າ ໃນດ້ານການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ແລະ ຖົ່ມ ນ້ຳລາຍໃສ່ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສູນກາງການຮັບສາຍການໂທຫາ

ກະທັ້ງທີ່ຍັງມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນທ້ອງຖິ່ນເອງໃນວານນີ້ກໍຕາມແຕ່ ຄົນຂອງ Northern Territory ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ແຕ່ມົ້ມຈາກລັອກດາວແລ້ວ ແຕ່ 1 ໂມງແລງຂອງວານນີ້ພຸ້ນ ລັອກດາວ Queensland ສາມມື້ໂດຍສ່ ວນໃຫຍ່ຖືກຍົກເລີກແລ້ວ ກະທັ້ງທີ່ມີຄົນຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 4 ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ນະທີ່ພາກໃຕ້ສຽງຕາເວັນອອກຂອງລັດ ການລັອກດາວຢ່າງກະທັນຫັນນັ້ນຍຸຕິລົງໃນເວລາ 6 ໂມງແລງຂອງວານນີ້ ສຳລັ ບທຸກໆຄົນ ຍົກເວັ້ນຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ Brisbane ແລະ Moreton Bay ທີ່ການເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ຮູ້ສົ້ນຮູ້ປາຍ ທີ່ມາທີ່ໄປ ຍັງເປັນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍນຳຢູ່

ໃນລັດ Western Australia Perth ລັອກດາວ 4 ມື້ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ສຳລັບຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນຂອງລັດ Western Australia ລັອກດາວນັ້ນຖືກຍົກເລີກແຕ່ 12 ໂມງ 1 ນາທີ ຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ 3 ກໍລະກະດາ ເປັນຕົ້ນໄປ Western Australia ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໜຶ່ງລາຍໃນວາ ນນີ້ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມຊົ່ວຄາວຍັງມີຢູ່ McGowan ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Western Australia ເວົ້າວ່າ ລັອກດາວນັ້ນຈະບໍ່ຖືກຕໍ່ອອກອີກ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີຢູ່ວ່າ ບໍລິສັດຢາວັກຊີນ Johnson and Johnson ເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ຕ້ອງສັກເຂັມດ ຽວຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈໃນການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ເດລຕາ ແລະ ສາຍພັນອື່ນໆທີ່ມີຂຶ້ນ ແລະ ມັນກໍໃຫ້ການປົກປ້ອງດົນນານໃນການຕໍ່ຕ້ານອາການຕ່າງໆທົ່ວໄປ ບໍລິສັດ Johnson and Johnson ເວົ້າວ່າ ຢາວັກ ຊີນຂອງຕົນໄດ້ຜົນເຖິງ 85% ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນການຈະໄດ້ໄປປິ່ນປົວໃນໂຮງພະຍາບານ ແລະ ການຕາຍ ແລະ ມັນຄວນສ້າງພູມຕ້ານທານທີ່ຈະຄົງຢູ່ໄດ້ເຖິງ 8 ເດືອນ ຢາວັກຊີນ Johnson & Johnson ສຳລັບໂຄວິດ-19 ແມ່ນສັກກັ ນແຕ່ເຂັມດຽວ Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ເປັນຄັ້ງແລກໆອີກ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ນຳໃນໂລກນີ້ຈົ່ງເຂົ້າກັນ ແລະ ແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການບໍ່ສະເໝີພາບກັນໃນດ້ານຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19

ທີ່ມີການນາບຂູ່ຈາກສາຍພັນຕ່າງໆຢູ່ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາ ບັດນີ້ຖືກກວດເຫັນເປັນກັນຢູ່ໃນເກືອບ 100 ປະເທດແລ້ວ ແລະ ກຳລັງເປັນສາຍພັນທີ່ລາມກັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວຫຼາຍ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາມີຂຶ້ ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ແລະ ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍຖືກມັນບຸກລຸກແລ້ວ ຄະນະກຳມະການສະຫະພັນຢູໂຣບເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ທີ່ເຮັດຢູ່ໃນປະເທດອິນເດ ຍ ໂດຍບໍລິສັດ Covishield ຍັງບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ເອົາໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຢູກຢາໃນສະຫະພັນຢູໂຣບເທື່ອ ນີ້ແມ່ນວ່າຄົນໃນສະຫະພັນຢູໂຣບ 5 ລ້ານຄົນທີ່ຖືກສັກຢານີ້ໃຫ້ແລ້ວ ຈະບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປມາຕາມກົດເກນ

ພາຍຫຼັງເປັນເວລາຍືດຍາວດົນນານເກືອບຊາວປີ ບັດນີ້ກຳລັງສຳພັນທະມິດຖອນຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກສະໜາມບິນ Bagram Airfield ໃນປະເທດອັບການິສະຖານແລ້ວ ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງກ ານມ້າງເພທາລະບານ ແລະ ຕາມລ່າອາລຄວາດາ ພາຍຫຼັງທີ່ນັກຈະລາຈົນຈຸໜຶ່ງ ຖະຫຼົ່ມສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍການຈີ້ຍົນໂດຍສານ ໃນວັນທີ 9 ເດືອນ 11 ປີ 2001 ມີຂ່າວ ມີຂ່າວວ່າສະໜາມບິນນັ້ນ

Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍປະກາດວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍຈະມີຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer 2 ລ້ານ 8 ແສນໂດສໄວ້ບໍລິການໃນເດືອນນີ້ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ການປິດຊາຍແດນອົດສະເຕຣເລຍໄວ້ ເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງທີ່ຈະເຮັດຈະກະທຳ ຍ້ອນ Delta ຖືກກວດເປັນກັນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ແຕ່ Anthony Albanese ຜູ້ນຳຂອງພັກເລເບີອົດສະເຕຣເລຍ ຕິຕຽນການທີ່ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຕັດສິນໃຈຫຼຸດຜ່ອນຈ ຳນວນຄົນທີ່ເຂົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈາກຕ່າງປະເທດ ຄົນອົດສະເຕຣເລຍ 30,000 ຄົນຄ້າງຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້ Greg Hunt ເວົ້າວ່າ ແຕ່ເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນອົດສະເຕຣເລຍໃນຕ່າງ ປະເທດກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ 500,000 ຄົນ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈະເອົາພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ Tony Albanese ເວົ້າວ່າ ການບໍ່ມີສະຖານທີ່ຄວາຣັນທີນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການມີຄົນຖື ກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນ້ອຍ ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕິຕຽນວ່າເຮັດໃຫ້ຄົນອົດສະຕຣາເລຍຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນຫຼາຍກວ່າ 12 ລ້ານຄົນຖືກລັອກດາວໃນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບັດນີ້ລັດ New South Wales ມີຄົນເປັນໂ ຄວິດ-19 35 ຄົນ ຈາກການຕິດແປດກັນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ດັອກເຕີ ຊັງ ຜູ້ນຳພະນັກງານສຸຂະພາບຂອງລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີຄາດຄະເນວ່າ Sydney ຈະພົ້ນຈາກລັອກດາວໃນວັນທີ 9 ກໍລະກະດາປີນີ້ ແລະ ສຳລັບ Queensland ລັອກດາວທີ່ Brisbane ແລະ Moreton Bay ຈະຖືກຍົກເລີກໃນເວລາ 6 ໂມງແລງຂອງມື້ນີ້ ແຕ່ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ສຳລັບລັດ Victoria ແລ້ວ ບໍ່ມີຈັກຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ແຕ່ມີຄົນເປັນຢູ່ແລ້ວ 30 ລາຍ ກິລາ ໃນດ້ານຕີເທັນນິສສາກົນຊີງ ຖ້ວຍ Wimbledon ໃນປະເທດອັງກິດ Andy Murray ທີ່ເປັນແຊັມ Wimbledon ສອງຮວດ ຖືກພັງກະເດັນອອກໄປຈາກການແຂ່ງຂັນຂອງຮວດນີ້ແລ້ວໃນຮອບສາມ Denis Shapovalov ຈາກປະເທດການາດາ ຊະນະ Murray ໄປແລ້ວໂດຍ straight set ກ້າວໄປໃນຮອບຕໍ່ໄປ Murray ຖື ກຜ່າຕັດສະໂພກເທິງສອງຄັ້ງ ແຕ່ກັບມາແຂ່ງຂັນໃນ Wimbledon ໃນປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ນ້ຳເງິນມີຢູ່ວ່າ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 75 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 4.87 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,306 ດົງ ຫວຽດນາມ 3,057.41 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.19 ບາດໄທ 7,115.68 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດໃນມື້ອື່ນມີຢູ່ວ່າ ແມລເບີນ ຈະຕົກຝົນ shower 5 13 ແຄນເບີຣາ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 0 9 ຊິດນີ ຈະແດດ 7 16